ການສຶກສາເປັນບໍ່ເກີດແຫ່ງການພັດທະນາໄປສູ່ຜົນສຳເລັດ ແຕ່ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຫຼືມີຄວາມຮູ້ມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງນັ້ນ ສຳລັບຄົນທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເຊັ່ນລາວແລ້ວ ກໍຕ້ອງເກັ່ງພ າສາຕ່າງປະເທດອັນໃດອັນໜຶ່ງ ທີ່ຄົນນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍ ເຊັ່ນ ພາສາອັງກິດ ເພື່ອຈະເຮັດໄດ້ເຊັ່ນນັ້ນ ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີອາຈານສອນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ເກັ່ງບໍ ຫຼືຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນນານາຊາດທີ່ມີໝູ່ຄູ່ນັກຮ ຽນ ແລະ ຄູອາຈານເວົ້າພາສາອັງກິດເກືອບວ່າຕະຫຼອດເວລາເລີຍບໍ ຕາມປະສົບການຂອງຊາວໜຸ່ມລາວສາມຄົນທີ່ເກີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ກໍບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າໄປຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ນານາຊາດ ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງນັ້ນ ການຮຽນຈາກຄູໃນຫ້ອງຮຽນ ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຂອງຂັ້ນຕອນການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຈຸດສຳຄັນກໍຄືການຄົ້ນພົບຄວາມມັກ ຫຼືຄວາມປາດຖະໜາຂອງຕົ ນ ຫຼືວ່າເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຫຼັງຈາກຮູ້ພາສານັ້ນດີແລ້ວ ຈາກນັ້ນກໍຕັ້ງໃຈຮຽນ ມຸ່ງໝັ້ນໄປຫາຈຸດນັ້ນ ດັ່ງທີ່ ປາເຢັງຊາ ລໍ່ ນາງງາມຈັກກະວານລາວ ປີ 2022 ທີ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດຢູ່ເທິງເວທີສາກົ ນອັນກວ້າງໃຫຍ່ມາແລ້ວ ຊຶ່ງນາງເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ນາງຢາກເກັ່ງພາສາອັງກິດ ສູ່ VOA ຟັງວ່າ ເຫດຜົນທີ່ເລີ່ມຮຽນທຳອິດລະແມ່ນ ເຮົາຄ່ອນຂ້າງທີ່ຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ເຮົາຈະເປັນຫຍັງ ເຮົາຈະຮຽນໄປເຮັດຫຍັງ ຮູ້ແຕ່ວ່າ ອາ ພໍ່ບອກວ່າ ຮຽນແລ້ວ ເຮົາຈະມີໂອກາດຫຼາຍໆຢ່າງ ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງກະໄດ້ ຖ້າໄດ້ພາສາອັງກິດ ລະກະອີກຢ່າງໜຶ່ງຫັ້ນ ມັກແດ່ ຮູ້ສຶກວ່າ ໂອ ຄັນເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ນີ້ ຄືຊິເທ່ແຮງຊີ້ຫັ້ນນະ ກະເລີ ຍວ່າຕັ້ງໃຈຮຽນ ແລ້ວພໍເວລາທີ່ຮຽນໄດ້ນັ້ນ ໝູ່ມັກຖາມ ຖ້າກ່ຽວກັບພາສາອັງກິດແມ່ນ ໝູ່ຈະມັກມາຫາເນາະ ນາງໄດ້ເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດມາຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຫຼາຍ ຈົນກວ່າມາຮອດຕ ອນຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຮຽນຢ່າງເຫົ້າຫັນທີ່ສຸດ ໂດຍການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງທຸກໆວັນ ເປັນເວລາສີ່ເດືອນທາງອອນລາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຟັງຄົນຕ່າງປະເທດເວົ້າພາສາອັງກິດທາງ YouTube ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລ ະ ກໍອາໄສການອ່ານປຶ້ມນິທານ ຊຶ່ງນາງອະທິບາຍລາຍລະອຽດສູ່ຟັງວ່າ ປາຈະອ່ານແລ້ວມີ Google Translator ເນາະ ລະເຮົາຈະເອົາເຂົ້າໄປແປ ລະສຽງໂຕໃດອອກບໍ່ໄດ້ ເຮົາຈະຕິກເຂົ້າ ມັນຈະມີສຽງເນາະ ກະຊ້ອມ ຊ້ອ ມ ຊ້ອມ ຊ້ອມເວົ້າໂຕນັ້ນ ລະກະແປເທື່ອລະໂຕ ເທື່ອລະໂຕ ທຸກໂຕ ທຸກ ທຸກຢ່າງແມ່ນແປ ລະກະເລີຍວ່າ ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈເທື່ອລະຄຳ ເທື່ອລະຄຳ ລະກະບາດນັ້ນເອົາມາໃສ່ປະໂຫຍກ ລະກະພະຍາຍາມເຂົ້ າໃຈເອງ ເຊິ່ງເຮັດແບບນີ້ກະ ມັນກະຄ່ອນຂ້າງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າມັນໜ້າເບື່ອ ແຕ່ວ່າ keep studying ເພາະວ່າຮູ້ສຶກວ່າ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກໄດ້ ຄ້າຍໆກັນ ນາງ ອຸໄລພອນ ສິລິມາສັກ ຊຶ່ງຮູ້ກັນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ຄູນົກ ທີ່ເປັ ນຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຕັ້ງໂຮງຮຽນສອນພາສາຂອງຕົນເອງຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາງບອກວ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວ ພາສາອັງກິດເປັນວິຊາຮຽນເພີ່ມໃນຕອນແລງ ໃນຕອນຮຽນຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລ ະ ມັດທະຍົມປາຍ ສ່ວນວິຊາຮຽນຂັ້ນປະລິນຍາຕີນັ້ນ ແມ່ນດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ຄະນິດສາດ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວ ກໍເຮັດວຽກເປັນຜູ້ພັດທະນາໂປຣແກຣມ ຫຼື software developer ໄດ້ 10 ກວ່າປີ ກ່ອນຈະກາຍມາເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດຢ່າງເຕັມສ່ວນເລີຍ ນາງບອກວ່າ ຍ້ອນມີຄວາມມັກ ຫຼື ຢາກເຂົ້າໃຈຄົນຕ່າງປະເທດລົມກັນເປັນພາສາອັງກິດ ໃນເວລາເບິ່ງຮູບເງົາ ຈາກເຄືອຂ່າຍໂທລ ະພາບຂອງອາເມລິກັນ ເຊັ່ນ HBO ຂອງບໍລິສັດ Home Box Office ແລະ Star Movies ຊຶ່ງເປັນຊ່ອງໂທລະພາບສາຍຮູບເງົາເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂ່າວປະເທດຕ່າງໆເປັນພາສາອັງກິດ ລວມທັງຂ່າວຂອງ VOA ຜ່ານທາງວິທະຍຸອີກດ້ວຍ ນາງຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຕັ້ງໃຈຮຽນພາສາອັງກິດນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ດັ່ງທີ່ນາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ຕອນສະໄໝເລີຍຮຽນພາສາອັງກິດ ເພາະວ່າເຮົາກໍຮຽນມາແຕ່ນ້ອຍອະ ໝາຍເຖິງວ່າຖ້າເຂົາເຈົ້າເວົ້າຊ້າໆ ເຮົາ ກໍຈະເຂົ້າໃຈ ແຕ່ວ່າໃຫ້ໄປເບິ່ງໜັງ ໄປຟັງເພງ ຟັງຂ່າວ ຫຼືວ່າ ລົມກັບຕ່າງປະເທດທີ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າອີ່ຫຍັງຍາວໆ ເລິກເຊິ່ງ ກະຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຮົາກະໄປຊອກຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງແລະວ່າ ເອົ້າ ເຮັດຈັ່ງໃດມັນຊິໄດ້ ເ ພາະເຮົາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ເຮົາກໍຮຽນມາດົນ ຂຽນອ່ານກໍພໍໄດ້ ແຕ່ວ່າຈະມີບັນຫາເລື່ອງເວົ້າກັບເລື່ອງຟັງ ເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ບຶກບືນຮຽນພາສາອັງກິດ ຂອງແມ່ຍິງລາວທັງສອງຄົນນີ້ ກໍຄື ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນປະ ໂຫຍດຂອງການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງສຳເລັດຜົນ ຊຶ່ງມັນຄ້າຍຄືກັນກັບທິດສະດີແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ ຂອງທ່ານ Jesse Henry ທີ່ເປັນຄົນອາເມລິກັນ ທີ່ເວົ້າວ່າ ຖ້າຢາກສຳເລັດຜົນໃນການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ເຮົາຕ້ອງມີທັ ດສະນະຄະຕິທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈ ຊຶ່ງແຮງຈູງໃຈນີ້ອາດຈະມາຈາກຜູ້ທີ່ຕົນຮັກຫອມ ຫຼື ຈາກຄອບຄົວ ຫຼື ມາຈາກຄວາມໃຝ່ຝັນຢາກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ ພາກຕໍ່ໄປຂອງ ລາຍການນີ້ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາປະສົບການຂອງຊາຍໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສູງໃນການຮຽນພາສາອັງກິດ ຈົນສາມາດເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນເວທີສາກົນໃນທາງວິຊາການຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ແລະ ອະທິບາ ຍເຖິງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງອຸປະກອນໃຊ້ເພື່ອຫັດຟັງ ແລະ ຝຶກເວົ້າພາສາອັງກິດໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວ ບົວສະຫວັນ VOA